قطعن ايديهن ان ربي بڪيدهن عليم صدق الله العلي العظيم هاڻي حضرت يوسف عليه السلام وٽ پهتو آهي پنهنجو جيڪو ساقي هيو ۽ يوسف عليه السلام کي چيائين يوسف ايها الصديق اسانکي هن خواب جو تعبير ٻڌاء هي ست

ارجع الي الناس لعلهم يعلمون هاڻ حضرت يوسف عليه السلام بنا هٻڪ جي بنا ڪنهن ڪنڊيشن جي بنا ڪنهن سوچڻ جي ته هيئن تون ڪر ته پوء هيئن ڪريان هيئن تون ڪر ته پوء الله تعالٰي جو هن کي علم آهي علم جو هن کي لڪائڻو نه آهي هن کي ٻڌائي ٿو نه رڳو ايترو ٻڌائي ٿو ته خواب جو تعبير هي آهي پر توهان کي ڇا ڪرڻ کپي اهو ٻڌائي ٿو پوء هاڻي خواب جو تعبير ضرور لفظن ۾ ٻڌايو هوندائين پر اهو اختصار جي ڪري ان جي ٻڌائڻ جي ضرورت نه رهي جو پنهنجو الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو ته يوسف عليه السلام کي ٻڌايو ته ڇا ڪرڻ کپي توهان کي ست سال توهان جهڙي نموني سان پوکيو ۽ پوء انهن کي سنگن ۾ رکو ۽ پوء کائيندا به جيڪو کائو ٿا جيڪو ٿورو اهو پنهنجو ان کي ڪٽيو سٽيو ان کي ڇڙيو ڇنڊيو ۽ ان کي کائو باقي جيڪو آهي سو سنگن ۾ رکو توهان جو ست سال وري پوء ڏڪار جا ايندا ان ۾ توهان اهو کائيندؤ ۽ پوء پنهنجو ان منجهان بچائجو جيڪو ته تحصنون حصن حصن معنيٰ بچائڻ پنهنجو بچائي رکڻ جيڪو ٻج جي لاء بچائبو ته اهو توهان بچائي رکندؤ ته آخر ۾ ٻج جي ڪم اچي، پوء جيڪو پندرهون سال ٿيندو وڃي، ست هي ساوا، ست سکيا، سک سکا ستابي جا ۽ ست وري پوء ڏڪار جا، جنهن ۾ مينهن ڪونه وسندو، پوء ڏڪار ڇا جي ٿو ڪري ٿو پوي جو مينهن نه ٿو وسي. انهيء ڪري پوء نيل منجه ڄڻ اهو اڳ ۾ هيو جو ڏڪار پوندا هئا، پوء اهي ڏڪار جيڪي ٿين ٿا اهي پنهنجو هڪڙو سائيڪل ٿئي ٿو سائيڪل ڪيترن ستن سالن کان يارهن سالن کان پوء يا ڪيترن سالن کان پوء هڪڙو سائيڪل ٿئي ٿو اوترن سالن کان پوء پاڻ وٽ به ڏسو ته بس ٻوڏون اچي وينديون هليون هاڻي هڪڙو پاڻي لڀي ڪونه ٿو پنهنجي درياء ۾ درياء سڪو پيو آهي پوء وري جو ٻوڏ پوي سخت هن پاسي مٿي هندستان وارو ڇڏي پاڪستان ۾ پاڪستان وارو وري جيڪو پنجاب قبضو ڪيو ويٺو آهي سڄي پاڻي تي سنڌو ندي جي ان کي وري ان آخري جو ڏسي ته هاڻي آئون ٿو ٻڏان ڇڏي پنهنجي سنڌ تي سنڌ ۾ پاڻي جو ڦڙو ڪونه لڀي هتان لنگهندا آهيون جيڪو پنهنجي درياء ته درياء سڪو پيو آهي ويچارڙو وجو پارا تورنو شاهه عبداللطيف جي سهڻيء ته توکي آئون

هو چئي ٿو پنهنجا رکجو ۽ سنگن منجه ۽ پوء ٿورو بچائي رکجو جيڪو آخر ۾ پندرهين سال ڪم اچي پوء ثم ياتي من بعد ذلک عام هڪڙو سال ايندو عام معنيٰ سال ايندو ياتي معنيٰ ايندو من بعد ذلک انهي کان پوء عام هڪڙو سال فيه يغاث الناس پوء پنهنجو مينهن بارش پوندي ماڻهن تي ماڻهن تي بارش پوندي معنيٰ زمين تي به پوندي ڌرتي تي پوندي پنهنجو ماڻهن تي پوندي پر ماڻهن جي لاء سڪار ٿيندو انهن جي ويچار ويچارا جانور جيڪي آهن سي به خوش ٿيندا جانور جيڪي مري وڃڻ کان بچي پيا يا وري ڪٿان ٻيا آڻيندا تيستائين جيڪو آهي سو ائين ثم ياتي من بعد ذلڪ سبع

ان مان جوس ڪڍبو يا ڇا ته پوء يعصرون عصر، عصر معنيٰ نپوڙڻ، نچوڙڻ جي معنيٰ ۾، وقال الملڪ ائتوني، هاڻي بادشاهه کي جڏهن اها خبر پئي ته اها اهڙي نموني سان هن نه رڳو خواب به ٻڌايو آهي، خواب جو تعبير ٻڌايو آهي پر قدم ٻڌايا اٿس ته ڇا ڪرڻ کپي ته پوء هن کي چوندو ته مون کي مون وٽ سڏي اچو، ائتوني به، مون وٽ آڻيوس، مون وٽ آڻيوس. هاڻ ماڻهو وري اچي ٿو، وقال الملڪ ائتوني به، ان کي ان کي مون وٽ آڻيو. فلما جاءه الرسول، پوء رسول جيڪو هن جو پيغام کڻي وڃڻ وارو، ڪوٺ کڻي وڃڻ وارو جيڪڏهن جڏهن پهچي ٿو حضرت يوسف عليه السلام کي ته بادشاهه توکي سڏي پيو، وارو ڪر، هاڻ ڪپڙا وپڙا پاء ۽ نڪر جيل منجهان يا بادشاهه توکي سڏي ٿو، ۽ ان وقت جيڪو آ سو تنهنجڙو منهنجڙو حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم پاڻ فرمايو ته چي جيڪر مون کي سڏي ها ته آئون ته هليو وڃان ها سمجهيو پر ڏسو نه ماڻهو کي صبر هجي ۽ صبر استقامت جو جيڪو طريقو اهو آهي ته جڏهن ڏٺائين ته هاڻي منهنجي نجات جو وقت اچي ويو آهي بادشاهه سڏي ٿو نه ويندس ته الاء ڇا مطلب ته ماڳهين مونکي وڌيڪ جيل ۾ وجهي ڇڏي يا ڇا ڪري پر نه چيائين نه

قطعن ايديهن انهن عورتن جو ڇا حال هو يعني ڪهڙي خبر هئي انهن جي عورتن جي متعلق جن پنهنجون آڱريون يا هٿ ايدي ايدي معنيٰ هٿ آهن پر ايدي هتي هٿ نال سڄو ڪونه وڍي ڇڏيون آڱريون هٿن جون پوء ڪنهن وقت جيڪا سڄي شيء ٿوري شيء جي متعلق چئي سگهجي ٿي يعني آڱريون معنيٰ هٿ هٿ معنيٰ آڱريون ها ڪٿي ڌڪ منهنجو هٿ وڍجي پيو آهي معنيٰ آڱر کي ڌڪ لڳو آهي يا ڪرائي ۾ لڳو آهي يا ڪٿي لڳو آهي هٿ

يا منهنجو ڌڻي، هاڻي ڌڻي ان ۾ ٻئي معنائون آهن ته يعني منهنجو مالڪ جيڪو هيو عزيز مصر ان کي انهي معاملي جي خبر آهي يا چئي ٿو ته رب پاڪ کي منهنجي ڳالهه جي خبر آهي ربي هن ۾ ٻئي معنائون ڪڍي سگهجن ٿيون ۽ ٻنهي جي مطلب ته معنيٰ صحيح ٿيندي ۽ هتي ربي هن کي به پنهنجي مالڪ کي جيڪو ڌڻي هو جيڪو هن کي پرورش ڪيائين جنهن جي گهر ۾ پليو عزيز مصر زليخا جو مڙس عليه السلام جو ته بڪيدهن انهيء ڳالهه جي خبر آهي هن کي منهنجي منهنجي مالڪ کي منهنجي ڌڻي کي منهنجو جيڪو مربي هيو جنهن مون کي رکيو پنهنجي گهر ۾ جنهن وٽ آئون هوس انهيء کي خبر آهي يا چئي ته رب پاڪ کي خبر آهي ٻئي معنائون پر ٻئي سهڻيون معنائون آهن پر آئون هڪڙي معنيٰ کي ڪونه ٿو وٺان ٻئي معنائون وٺان ٿو. قال ما خطبڪن هاڻي بادشاهه گهرائي ٿو ڪونه چئي بادشاهه گهرايو هو پوء هتي ويٺيون پوء هيئن ٿيو پوء هيئن ٿيو پوء هاڻي بس گهرايائين بادشاهه کي جڏهن خبر پئي هن کي گهرايائين عزيز مصر کي به گهرايائين پنهنجي عورتن کي به گهرايائين سڀني کي گهرايائين پوء هاڻي هتي حضرت يوسف عليه السلام آهي يا نه آهي ان جي پاڻ خبر پوندي اڳتي سمجهو ان ڪري جو هتي خبر ڪونه ٿي پوي ڇو ته جڏهن جج ڪورٽ ۾ گهرائيندو ته داعي مدعي ٻنهي کي گهرائيندو ائين به ٿي سگهي ٿو يا ٿي سگهي ٿو ته يوسف عليه السلام اڃا تائين جيل ۾ ئي ويٺو آهي ۽ هو پنهنجي منهن گهرائي ٿو ٻئي توهان سوچجو ڇو جو اڳتي آيت ايندي پوء ان جو تفسير انهي معنيٰ ۾ ٿيندو ته اهو الاء حضرت يوسف جا لفظ آهن يا حضرت زليخا جا لفظ آهن يا ڪنهن جا لفظ آهن حضرت يوسف ٻاهر آيو آهي يا نه آيو آهي ان تي اڳتي گفتگو ڪنداسون پر پوء هتي اچي ٿو ته پنهنجو بادشاهه ان کي گهرائي ٿو ۽ هتي اچن ٿيون ظاهرا هتي عزيز مصر به هوندو حضرت يوسف آهي يا نه آهي ٻئي ڳالهيون آهن ته يوسف کي به گهرايو هوندائين ته تون داعي مدعي سڀئي سامهون ٿين هڪ ٻئي جي يا يوسف عليه السلام اڃا جيل ۾ آهي اهي ٻئي ڳالهيون توهان ذهن ۾ رکجو ٻنهي جي معنيٰ آهي قال ما خطبڪن اذ راودتن يوسف عن نفسه ته ڇا ڇا ٿيو توهان جو ڪهڙو حال ما خطبڪن توهان جي حالت ڪهڙي هئي توهان جي ڳالهه ڪهڙي هئي اذ راودتن يوسف عن نفسه جو ڇڪيو ٿي ريهيو ريبيو ٿي يوسف کي پنهنجي نفس جي خلاف پنهنجي مرضي جي خلاف ڇا ڳالهه هئي يعني حضرت يوسف عليه السلام ائين ڪونه چيو ته مون ڏانهن مون کي ڇڪيائون ٿي يا هنن کان پڇ حضرت يوسف عليه السلام چيو ته آڱريون ڇو وڍيائون يا تون پڇ پوء بادشاهه سلامت بادشاهه آهي جو عرض ڪيوسون ته هن کي خبر به هئي ۽ ان کي ٻڌايو هوندو عزيز مصر يا پنهنجي ٻين هن جي عورتون جيڪي آهن بادشاهه جون هن جون هن جون هن کي خبر پئي ٿي هڪ ٻئي جي ته سڄي خبر هوندي هن کي بادشاهه کي به خبر هئي ته هاڻ هو هڪڙي قدم اڳتي ٿو پڇي جو حضرت يوسف عليه السلام ادب ڪيو پر هن به ادب ڪيو اهو ڪونه ته رڳو حضرت زليخا عليه السلام کان پڇي ها ته اهو ڄڻ بي ادبي ٿئي ها ان اها متهم اها هئي ته تهمت ان ان جي ڪري هئي

يا جيئن چيو سڀ سبحان الله حاش لله اهڙي نموني سان الله جي پناهه يا جيڪا به معنيٰ حاش لله ما علمنا عليه من سوء اسين ڪا به هن جي بڇڙائي فحاشي خرابي هن ۾ ڪونه ٿا ڏسون اسان کي ڪنهن به ڳالهه جو علم ناهي جنهن منجهان ثابت ٿئي يا مان خبر پئي ته هو جيڪو آهي سو بڇڙو بڇڙو ڪنهن نموني جو هيو يا هن ۾ ڪا خرابي هئي يا هن ۾ ڪا سوء هئي، فاحشه هئي، ما علمنا عليه من سوء، اها ڳالهه اڳ ۾ آئون ڪري چڪو آهيان ته ڏسو هنن عورتن جو مقام، جو شهادت سچي ڏنائون ۽ پنهنجو سهڻين لفظن ۾، ما علمنا عليه من سوء، ٿورن لفظن ۾ ڳالهه گهڻي ڊيگهه ڪونه ڪبي، بادشاهه جي درٻار ۾ وڌيڪ بڪ بڪ ڪبي ته ماڻهو پاڻ ڦاسندو، ان ڪري ٿورن لفظن ۾ جيڪو آهي سو بس ڳالهه ڪري ڇڏيائون، اسان کي هن ڳالهه هن ماڻهو جي هن شخص جي ڳالهه ۾ ڪا به خرابي جو علم ناهي اسان کي بس اسان کي خبر ئي ڪونهي ته ڪو هي ڪا خرابي هن جي يعني هي سٺو ماڻهو آهي ٻيا وڌيڪ لفظ چوڻ جي ضرورت ئي ڪونهي بس ههڙن ٿورڙن لفظن منجه مختصر لفظن منجه ته اهو شان آهي هنن عورتن جو جو جڏهن گواهي ڏيڻ جو وقت شاهدي ڏيڻ جو وقت جڏهن آيو

وانه لمن الصادقين ۽ هو سچن منجهان هو. هاڻي هتي سچ پڌرائي هتي هن به حضرت زليخا به ان کي سچو ٿي چوي. هوڏانهن هو جيڪو يا ايها الصديق اهو به سچ ٿيو. هتي جنهن وقت شاهدي ڏني هي گواهه پنهنجي جو ڊوڙندا ٿي آيا دروازي تي پهتا ته ان وقت شاهدي جنهن ڏني

هاڻي اتي جيڪو آهي هن آيت کان وٺي هاڻي اسان کي خبر نه ٿي پوي يا علمائن کي مفسرن کي يا مفسر هن تي پنهنجو مختلف اختلاف راء رکن ٿا ته هي الفاظ جيڪي ذلڪ ليعلم اني لم اخنه بالغيب اهو ڪير ٿو چوي هاڻ مطلب ته هڪڙو ته حضرت يوسف عليه السلام جيڪڏهن اتي ويٺو آهي ان کي گهرائي رکيو اٿائون ته پنهنجو آڊينس ۾ ويٺو آهي ته پوء هي حضرت يوسف عليه السلام ٿو چوي يا ڀلي جيل ۾ ئي هجي اتي به حضرت يوسف عليه السلام اهو ٿو چوي يا مفسر چون ٿا ته اهي لفظ ڪنٽينيوس جيڪي آهن ڪنٽينيو آهن زليخا عليه السلام جا پر هاڻي لفظ جي معنيٰ ڇا آهي؟ ذلک ليعلم اني لم اخنه بالغيب ته هن کي خبر پوي يعني منهنجي بادشاهه جو عزيز زليخا جي مڙس کي خبر پوي مڙس اتي ويٺو هو ان وقت اهو به ويٺو هو ته ان کي خبر پوي ته مون هن جي پويان خيانت ڪان ڪئي هئي مون معنيٰ يا ته چئي ٿو يوسف عليه السلام خيانت ڪون ڪئي يا زليخا عليه السلام چئي ٿي ته مون هن جي پويان ڪا خيانت ڪونه ڪئي، يعني مون ڪوشش ته ڪئي هن کي ڦاسائڻ جي پر پوء ان ۾ آئون ڪو ڪامياب ڪونه ويس، خيانت ڪونه ٿي انهيء معنيٰ ۾ به. پر جيڪڏهن يوسف عليه السلام جا لفظ آهن، جيڪي وڌيڪ مفسر انهيء ڳالهه ڏانهن راغب آهن ته اهي يوسف عليه السلام جا لفظ آهن جو يوسف عليه السلام کي جڳائين ٿا، حضرت زليخا عليه السلام کي اهي لفظ نٿا جڳائين، ڇو جو هن ته ويچاري گهڻي ڪوشش ڪئي. پوء ذالڪ چئي جي هي مون جيڪو ڊرامو ڪيو آهي يا مون جيڪو گهرايو آهي بادشاهه سلامت کي تڪليف ڏني آهي ته پڇي عورتن کان ۽ پنهنجي زليخا عليه السلام کان مون جيڪا هي سڄو ڪيو آهي سو انهي ڪري مون ڪيو آهي ته جيئن پنهنجي منهنجو جيڪو مالڪ ڌڻي آهي جنهن مون کي پرورش ڏني انهي کي پڪ ٿئي ته پنهنجو مون ڪو خيانت ڪونه ڪئي آهي ۽ بادشاهه کي به خبر پوي ڇو جو جيڪڏهن مون کي ڪا به اسائنمينٽ ملندي منسٽري بادشاهي جي هن ۾ حصي ۾ ته اها هن کي خبر پئجي وڃي سڄي قوم کي سڄي ملڪ کي ته ڀئي آئون سچو هوس معصوم هوس مون ۾ ڪا برائي ڪونه هئي اهو سڀ ثابت ٿئي هنن عورتن جي لفظن کان جيڪڏهن حضرت يوسف عليه السلام اهو نه ڪري ۽ پنهنجو هليو اچي ها ته پوء اهو رهجي وڃي ها ڳالهه ڪنهن به وقت جيڪو آ سو مون عرض ڪيو ته اسان جهڙو توهان جهڙو مون جهڙو ماڻهو ته گهڻئي فتني وارا رهن ٿا نه اهي چوندا سائين هي ته هيڙو هو هي ته هن کي جيل ۾ موڪليائون ڇو جو هن ته خيانت ڪئي هي ته زاني هيو هي هيڙي هن تي هيئن ته ڳالهه هئي اها تهمت هئي هاڻ تهمت جيڪا آ سا هن جي لٿي، ڇو جو سڀني عورتن شاهدي ڏني، عورتن جي سامهون مائيء زليخا عليه السلام شاهدي ڏني ته هن هي سچو آهي ۽ پنهنجو پاڻ کي بچايو اٿس ۽ آئون پئي ڪوشش رڳو ڪريان هن جي سامهون ڳالهه ڪئي ۽ هاڻي هتي به سڀئي سامهون اها ڳالهه ڪن ٿيون ۽ حضرت يوسف حضرت زليخا عليه السلام پاڻ به چوي ٿي ته مون جيڪو آهي سو هن کي پاڻ ڏانهن ڇڪيو، هي جيڪو آهي سو معصوم هو، پوء هاڻي اها ڳالهه ثابت جڏهن ٿي وئي هلي، پوء چوي ٿو حضرت يوسف عليه السلام ته ذالڪ هي مون جيڪو ڊرامو ڪيو آهي، هي جيڪو بادشاهه جي درٻار ۾ جيڪو گهرايو آهي، اهو انهيء ڪري گهرايو آهي ته منهنجي مالڪ کي به خبر پئي ۽ بادشاهه کي به خبر پئي، توهان جو الله کي به خبر پئي سڀني ذالڪ ليعلم اني لم يعلم

قال معاذ الله، الله تعاليٰ جي پناهه ٿو گهران، انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، الله تعاليٰ فلاح نه ٿو ڏئي ظالمن کي، ظالمن هتي معنيٰ زاني زاني جي معنيٰ ۾ هاڻي هتي به جيڪو آهي سو خائن جي معنيٰ ۾ خيانت ڪرڻ وارو معنيٰ اهو ظالم ٿيو خيانت ڪيائين جنهن ته هتي خائنين جي معنيٰ ۾ خيانت ڪرڻ وارن جي معنيٰ ۾. وان الله لا يهدي ڪيد الخائنين ۽ هاڻي هتي اهو ئي حضرت يوسف آهي يا حضرت زليخا آهي پاڻ اهو پوء جيڪو به آهي چوي ٿو يا چوي ٿي ته وما ابرئ نفسي آئون پنهنجي نفس کي بري ڪونه ٿي سمجهان يا ڪونه ٿو سمجهان جيڪو به هجي يوسف عليه السلام آهي ته چوي ٿو آئون پنهنجي نفس کي بري ڪونه ٿو سمجهان چوندا ته حضرت جبرئيل عليه السلام پڇيس ته ڀلا اها ڳالهه ڪيئن ٿي جو هم به وهم بها لولا ان رأي برهان ته پوء چئي ٿو ما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء نفس جيڪو آهي سو ته حڪم ٿو ڪري امر ٿو ڪري سوء ۽ بڇڙائي ڏانهن الا ما رحم ربي هتي اهو اڪسيپشن استثنا اچي ويو الا ما رحم ربي جو ته جيس جيس تائين الله تعالي رحم نٿو ڪري ته ماڻهو ته کي شيطان جيڪو آهي سو

وما ابرئ نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم بيشڪ منهنجو رب جيڪو آهي سو بخشڻ وارو آهي غفور آهي ۽ رحم ڪرڻ وارو آهي رحيم آهي هاڻي هتي ڄڻ جيڪڏهن چئجي ته هي يوسف عليه السلام جا الفاظ آهن، وذلک ليعلم اني لم اخنه بالغيب کان وٺي ۽ هيستائين يوسف عليه السلام جا لفظ آهن. هاڻي چئي ٿو هتي مسئلو جيڪو پيدا ٿيو مفسرن جي لاء سو هن لفظ جي ڪري ٿيو آهي جو چون ٿا وقال الملڪ اوتوني به هاڻ بادشاهه سلامت چئي ٿو ته هن کي مون ڏي آڻيو، مون ڏي آڻيو جي معنيٰ جيڪڏهن حضرت يوسف عليه السلام اتي ويٺو آهي درٻار ۾ ته هو پري ويٺو آهي، جيئن پنهنجو بادشاهه جي هن کان، پنهنجي تخت کان، تمام پرانهون ويٺو آهي، جو هن وقت ته ڄڻ هن نه ڪو مطلب ته آجو آهي نه ڪو پنهنجو قيد ۾ آهي، پر مطلب ته هن تي تهمت ته اڃا هئي هيستائين، جو درٻار ۾ جو اها تهمت پڌري ٿي ٿئي، الزام صاف ٿو ٿئي، مطلب ته He is Acquitted، هن نجات ٿو پائي، ته تيستائين ڄڻ ته ٻين ماڻهن وانگي ماڻهو آهي هڪڙو. پر هاڻي بادشاهه هن کي سڏي ٿو ته منهنجي ڀرسان ويجهو آڻيو مون کي اوتوني به. معنيٰ هو جيڪو هت ويٺو آهي پريان درٻار ۾ هن کي منهنجي ڀرسان ويجهو آڻيو ته آئون هن سان ڳالهايان. منهنجي تخت جي ڀرسان اچي، منهنجي ڀرسان اچي ويهي يا ڪٿي جتي بيهي يا جيئن به پر منهنجي ڀرسان اچي. اوتوني به جي معنيٰ هتي ائين ٿيندي ته جيڪڏهن جيڪڏهن هي لفظ يوسف عليه السلام جا آهن ته پوء اها معنيٰ ٿيندي. پر جيڪڏهن هي لفظ هيستائين وارا جيڪي حضرت زليخا عليه السلام جا آهن ته پوء هاڻ چئي ٿو اوتوني به معنيٰ هن کي جيل مان مون وٽ آڻيو هتي آڻيو سا آئون ڳالهايان هن سان پوء جي هن کي جيل مان هتان وٺي اچن يا هو درٻار ۾ ويٺو آهي ته اسين سمجهون ٿا گهڻو ڪري مطلب ته مفسر اڳ ۾ اهو سمجهندا هئا پوء وري پويان مفسر جيڪي آيا انهن پوء اهو مسئلو ڪڍيو پوء هاڻي هو ٻنهي جي ڳالهه ڪن ٿا ڇو جو ٻائي واقعي ڳالهيون لڳن ٿيون هاڻي اوتوني به استخلصه لنفسي هاڻي اهو لفظ جيڪو آهي استخ مون ان کي خلاصو ڪيو آهي پنهنجي جيء لاء ته معنيٰ منهنجي ويجهو آڻيو هاڻ مون وٽ هتي ويهي ته مون سان ڳالهه ڪري ڳالهه ٻولهه ڪري ته آئون هن سان ڳالهايان پنهنجي ليکي هتي دربار ۾ اها سڄي ڳالهه ٿي آهي هاڻ تخليو ٿيندو ماڻهو ٻيا پنهنجي منهن ويندا يا ڀلي ويٺا هجن، جيئن ٿئي درٻار جيڪا ڀلي پئي هلي پئي يا نه هلي، پر آئون هن سان روبرو ڳالهائيندس، پنهنجو منهنجي ڀرسان اچي هتي ويهي ته پوء هاڻ ڳالهه ٻولهه ٿيندي. هتي حضرت يوسف عليه السلام سان هتي ذڪر ٿو ٿئي فلما ڪلمه استخلص لنفسي هاڻ اهو تمام سهڻو لفظ آهي مون هن کي خلاصو ڪيو آهي پنهنجي لاء يعني آء مون هن کي چونڊيو آهي پنهنجي لاء

خالص پنهنجي لاء چونڊيائين ته هاڻي هتي چئي ٿو بس هاڻي هي ڪنهن ٻئي جو ٻانهو ڪونهي هي ڪنهن ٻئي جو غلام ڪونهي هي ٻئي ڪنهن جو ماڻهو ڪونهي هي بس منهنجو ماڻهو آهي مون هن کي پنهنجي لاء چونڊيو آهي پنهنجي خيال جي لاء هاڻي مون وٽ هن کي ويجهو آڻيو مون سان ڳالهائي پوء هاڻي ڳالهائي ٿو پوء هاڻي هتي مفسر جيڪي آهن تمام سهڻو ڳالهيون ڪن ٿا پوء انهن جو ٿورو اسان اشارو ڏيندا ڪن ڪندا هلون ته هو ان کان پڇي ٿو ته پنهنجو گهي زبانن مختلف زبانن ۾ پوء سلام ڪري ٿو حضرت يوسف عليه السلام ان کي عبراني ٻولي ۾ عربي ٻولي ۾ پوء پڇيس ٿو ته هي ڪهڙي ٻولي آهي ڇو ته هن جي ٻولي ته ڪاپٽڪ آهي قبطي ٻولي آهي هاڻي ته هو عربي ڳالهائين ٿا هن وقت سڀئي پر جيڪي ڪاپٽڪ جي اڳ ۾ ٻولي هئي جيڪا ته ان ۾ ڳالهائيندا هوندا ته پوء چئي ٿو هيء عبراني ٻولي آهي جيڪا منهنجي والدين جي آهي، منهنجي ڏاڏي جي آهي ۽ هي جيڪا ٻولي آهي سو منهنجي چاچي جي آهي حضرت اسماعيل عليه السلام جي ۽ منهنجي ٻين مائٽن جي جيڪي منهنجا مائٽ آهن عرب آهن جيڪي انهن جي ٻولي آهي هي فلاڻي هو ستر ٻولين ۾ چوندا ڳالهائين ٿا پوء مطلب ته هاڻي انبيائن کي ٻوليون اچن ٿيون رسول الله صلي الله عليه وسلم جي متعلق مشهور آهي ته ڪنهن ماڻهوء کي حديث ۾ آهي پنهنجو مون حديث هڪڙي پڙهي آهي جيڪو حضرت ابو هريره کي چيائين ته جو پنهنجو ابا هريره شڪم در ديک ته شڪم تنهنجي شڪم ۾ درد آهي تنهنجو ته پنهنجو فارسي جو لفظ استعمال ڪيائين پوء ٻئي ڄڻي متعلق اسان پڙهيو آهي ته ڪنهن کي چيائين ته ادا اوري آ ادا اوري آ سنڌي ۾ جي ڳالهايائين پوء حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم ڄڻ سنڌي ۾ به ڳالهايو ماڻهن سان ٻين ٻولين ۾ به ڳالهايو هوندو پوء حضرت رسول الله صلي الله عليه وسلم گهميو ڦريو به هو ماڻهن جي ٻوليون به اچن پر نبين کي الله تعالٰي سيکاري ٿو اها ڳالهه به آهي ته پوء حضرت يوسف عليه السلام کي ستر ٻوليون ٿي آيون ستر ٻولين ۾ حضرت پنهنجي ان بادشاهه سان ڳالهايائين پر بهرحال اها ڳالهه پنهنجي جڳهه تي ٿي. هاڻ هتي هن کان پڇي ڀئي ڇا ڪرڻ کرجي، ڇا ڪرڻ گهرجي، يا پوء هيئن ڪرڻ گهرجي، هيئن ڪرڻ گهرجي، ست سال ڪيئن ٿيندا، پوء اها روبرو ڳالهه وري پڇندو، پوء ان وقت جيڪو آهي سو فيصلو ٿيندو ته چوندو هاڻ تو کان وڌيڪ مون کي، تورات ۾ وري ائين آهي ته بادشاهه جيڪو آهي سو پاڻ چوي ٿو حضرت يوسف عليه السلام کي ته توکان وڌيڪ اسان کي ڪهڙو ماڻهو ملندو جنهن کي اسين هيء ماموريت ڏيون؟ پوء حضرت يوسف عليه السلام ٿو چوي ته آئون حاضر آهيان، مون کي ڀلي توهان زمين جا خزانا جيڪي آهن انهن تي توهان ماموريت ڏيو، يعني منهنجي حوالي ڪريو، آئون انهن کي سنڀاليندڙ سٺو آهيان. هتي اها ڳالهه حضرت يوسف عليه السلام ڪري ٿو پنهنجو فلما ڪلمه جڏهن هن سان ڳالهه ڪيائين، گفتگو ڪيائين، قال انڪ اليوم لدينا مڪين امين پهرين ته بادشاهه سلامت اهو ٿو چوي پهرين چئي ٿو ته مون هن کي چونڊيو تو کي هن کي چونڊيو آهي هاڻ هو پنهنجي مقربن مان ٿو ڪري پر وري هاڻ جڏهن هن سان ڳالهائي چڪو تنهن وقت چوي ٿو ته اڄ تو کي مون وڏو مقام حيثيت ڏني آهي پنهنجي مڪين امين امانت وارو مون مڪين تمڪنت وارو حيثيت وارو مون تو کي ڪيو آهي هاڻ اهو اتي فرمائي ٿو قال اجعلني هاڻ اتي پوء چئي ٿو ڀلي هن کي چئجي ته ڀلي مون کي ڏي يا چئي ٿو پاڻ ئي تقاضا ڪيائين پر پوء اسان جا علماء چون ٿا ڀئي پاڻ چيائين اهو چوڻ گهرجي يا نه گهرجي پر هن ۾ اهو آهي ته ڀئي توکي تمڪنت وارو ڪيوسون تون ئي هي ڳالهه ڄاڻين ٿو بادشاهه سلامت سڄي ڳالهه ڪري ويو آهي هن جي پوء حضرت يوسف عليه السلام چيو ٺيڪ آهي مون کي ئي ڀلي تون ڏي انهيء معنيٰ ۾ ته پوء هو تقاضا ڪونه ٿو به ڪري يا تقاضا ڪري به جيئن مفسر چون ٿا سا ڀلي اهي چون فلما ڪلمه قال انڪ اليوم لدينا اسان وٽ تون مڪين مڪين مڪان حيثيت وارو آهين اسان وٽ وڏو امين آهين امانت وارو آهين بس امانت وڌيڪ ٻي ڪهڙي خزائن ارض جيڪي آهن سي امانت وارا آهن ان ڪري هو آفر ڪري چڪو، تڏهن چيو ٿو حضرت يوسف عليه السلام قال اجعلني علي خزائن الارض مون کي ڌرتي جي خزانن تي تون رک ڀلي اني حفيظ عليم هو پنهنجي صلاحيتون ٻڌائي ٿو ته آئون حفاظت ڪرڻ وارو آهيان ۽ پنهنجو يعني آء ول بي ايبل ٽو سيو جيڪو اڪانامڪس علم ڄاڻان ٿو ۽ پنهنجو حفيظ عليم علم وارو آهيان مون کي علم آهي الله تعاليٰ اهو ڏنو آهي ته ڪيئن حفاظت ڪجي پنهنجي سامان جي پنهنجي اناج جي ۽ پنهنجي ڏڪار کي ڪيئن سنڀالجي اهو مون کي علم آهي ۽ آء حفاظت ڪرڻ وارو آهيان. اتي رڳو هلندي اهو عرض ڪريون ته يوسف عليه السلام کي جيڪو پنهنجو سندس عزيز مصر هو ان جڏهن جيل ۾ وڌو ته تورات ۾ ان کان پوء بس ان جو ذڪر ڪونهي نه ڪو هت ذڪر آهي تورات ۾ يعني هي سچويشن ٿئي ٿو ته اتي